ກ່ຽວກັບການທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ພະຍາຍາມຟື້ນດີຄືນໃນດ້ານເສດຖະກິດ ມີການຄົ້ນຄວາຍຄົ້ນຄວ້າອັນໜຶ່ງໃໝ່ໆ ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂົງເຂດບ້ານເມືອງຕ່າງໆ ຄືຊົນນະບົດອົດສະເຕຣເລຍ ກຳລັງມີບົດບ າດອັນສຳຄັນໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຄືນ ໂດຍການຊົດຊ່ວຍ ໃຫ້ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຜ່າຜ່ານວິກິດໂຄວິດ-19 ຜູ້ນຳໃນດ້ານເສດຖະກິດທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ຄວາມທົນທານຂອງຊົນນະບົດອົ ດສະເຕຣເລຍ ຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຂຶ້ນໃໝ່ ຍຸກໃໝ່ Toby Osman ເປັນຜູ້ຈັດການຮ່ວມຂອງສູນກາງ ຢາມາກຣານູ ເຊັນເຕີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Moree ໃນຊົນນະບົດຂອງພາກເໜືອສ່ ຽງຕາເວັນຕົກຂອງລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກະທັ້ງທີ່ Moree ກໍຖືກການກະທົບກະເທືອນໂດຍວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ານ Osman ເວົ້າວ່າ ທຸລະກິດທີ່ Moree ກຳລັງປູດຂຶ້ນສຳລັບສິລະປະຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ທຸ ລະກິດຂອງຊຸມຊົນເດີນໄດ້ດີ ຄົນຂອງເມືອງ Moree ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວທະວີຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າຂັບລົດຜ່າຜ່ານ Moree ສຳລັບໄປພັກຜ່ອນ holiday ນ້ອຍ ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຜູ້ຫຼາ ຍຄົນໄປປາກົດໂຕຂຶ້ນ ທີ່ຢາມາການູ ທີ່ເປັນຫໍສິລະປະຂອງຄົນອາບູຈີໂນ ທີ່ບໍ່ຫາເອົາກຳໄລໃດໆ ນັກທ່ອງທ່ຽວນັ້ນໄປຊົມໄປເບິ່ງ ແລະ ໝູນເງິນໝູນຄຳໃສ່ສິລະປະຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ຄືຄົນເຜົ່ າ Kamilaroi Nation ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄປຊົມເບິ່ງສູນກາງ Aboriginal Managed Art Centre ດ້ວຍ ຫໍສິລະປະນັ້ນຖືກຄວບຄຸມດຳເນີນ ແລະ ເປັນຂອງ Aboriginal Employment Strategy ທັງກໍເປັນສະມາຊິກຂອງ Indigenous Art Code ນຳ ທ່ານ Osman ເວົ້າວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດຊົດຊ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍສະເໜີວ່າ ການເກີດໃໝ່ຂອງຊົນນະບົດອົດສະເຕຣເລຍ ສາມາດເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງການທີ່ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຟື້ນດີຄືນ ພາຍຫຼັງໄ ລຍະໂຄວິດ-19 ອີງຕາມ RAI ຄື Regional Australia Institute ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ກະເສດ ເປັນຫົວແຮງຈັກທີ່ສົ່ງເສີມການຟື້ນດີຄືນໃນດ້ານເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍ ຕົວເລກຕ່າງໆບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການໂຄສະນາວຽກໃຫ້ເຮັດ ໃນບ້ານເມືອງໃນເຂດຊົນນະບົດ ສຳລັບເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020 ມີຫຼາຍກວ່າ 11,000 ວຽກ ນີ້ເປັນການທະວີຂຶ້ນ 22 ເປີເຊັນ ຈາກເດືອນ 5 ສາກົນ ປີ 2020 ນີ້ ເຂດດັ່ງ Bordertown ໂດໂນ Cressy ແລະ Yenda ມີທຸລະກິດໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກໂຄງການ JobKeeper JobKeeper ເປັນໂຄງການຂອງລັດຖະບານຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍທຸລະກິດບໍ່ເອົາຄົນອອກວຽກອອກການຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແຕ່ທຸລະກິດໃນເມືອງໃຫຍ່ໆ ດັ່ງ Cairns Toowoomba Surfers Paradise Byron Bay Margaret Rivers ແລະ Barossa Valley ແມ່ນເພິ່ງພາໃສ່ JobKeeper ມາກມາຍ Alexandra Gartmann ທີ່ຕາງໜ້າທະນາຄານ Bendigo and Adelaide Bank ໂດຍການໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ຜູ້ນຳໃນດ້ານເສດຖະກິດເວົ້າວ່າ ຂະແໜງກະເສດມີຄວາມທົນທານຢ່າງແຂງກ້າ ການຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວາຍທັງຫຼາຍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນ ວ່າງງານໃນຊົນນະບົດ ທຳມະດາແມ່ນມີຂຶ້ນ ຍ້ອນການຕົກວຽກຕົກການ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງໃນດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ມີຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຮັບແຂກຮັບຄົນ Hospitality ພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນ ອອກຂອງລັດທັສມາເນຍ ມີຄວາມເສຍຫາຍໜັກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ລະຫວ່າງເດືອນມີນາຫາພຶດສະພາຂອງປີນີ້ ຮອງລົງມາແມ່ນເມືອງ Warrnambool ແລະ ພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນຕົກຂອງລັດວິກໂທເຣຍ ທີ່ຫຼົ່ນຕົກລົງເຖິງ 9 ເ ປີເຊັນ ການຄົ້ນຄວ້າ Business New South Wales Recovery Survey ເຫັນວ່າ ລາຍໄດ້ທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວຂອງທຸລະກິດໃນເມືອງຕ່າງໆໃນຊົນນະບົດຕົກຕ່ຳລົງ 43 ເປີເຊັນ ທີ່ປະມານ 50 ເປີເຊັນ ແມ່ນຍ້ອນມາດຕະການການຕ້ອງຫ້າມການຄ້າຍ້ອນໂຄ ວິດ-19 ແລະ ການຂາດເຂີນລູກຄ້າ Liz Ritchie ຜູ້ນຳການບໍລິຫານ RAI ເວົ້າວ່າ ທຸລະກິດໃນເມືອງນ້ອຍໆກຳລັງປູດດີຂຶ້ນ ກະທັ້ງທີ່ມີບັນຍາກາດຂອງປັດຈຸບັນນີ້ກໍຕາມ ແຕ່ໄອວັນ ເນວິລ ຮອງເລຂາທິການຂອງກະຊວງອັນໃ ໝ່ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ຄື National Skills Commission ເວົ້າວ່າ ການປະສົບການຂອງທ່ານທີ່ມີຫຼາຍສິບປີ ທີ່ຕິດຕາມມອງເບິ່ງຕະຫຼາດແຮງງານ ແມ່ນວ່າຮວດນີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ George Frydenberg ນາຍຄັງໃຫຍ່ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຊີ້ແຈງອະທິບາຍລາຍລະອຽດຜົນກະທົບກະແທກຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕໍ່ເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ສະຖານະພາບການເງິນອົດສະຕ ຣາເລຍດ້ວຍ ການກະຕວງເບິ່ງງົບປະມານອົດສະຕຣາເລຍແມ່ນວ່າ ລາຍໄດ້ອົດສະຕຣາເລຍຈະຕ່ຳກວ່າລາຍຈ່າຍມາກມາຍເຖິງ 85 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນປີການເງິນ 2019-2020 ນີ້ ແລະ ສຳລັບປີການເງິນ 2020-2021 ຈະມີເຖິງ 184,500 ລ້ານໂດລາພຸ້ນ ດັ່ງຢາມາການູ ດຣ ຄິມ ຮິວເຕິນ ຜູ້ນຳໃນດ້ານເສດຖະກິດຂອງ RAI ເວົ້າວ່າ ເຂດຊົນນະບົດອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ໃນຈຸດທີ່ດີ ທີ່ຈະຊົດຊ່ວຍຟື້ນ ແລະ ປຸກເສກຂຶ້ນໃໝ່ເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍ ທັງໄ ລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ວ່າຊັ້ນ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນແມ່ນວ່າ ອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງ ແບນມືໃສ່ໃຜທັງສິ້ນ